यस्मात् कर्मयोगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षयहेतुकज्ञानसञ्छिन्नसंशयो न निबध्यते कर्मभिः ज्ञानाग्निदग्धकर्मत्वात् एव यस्माच्च ज्ञानकर्मानुष्ठानविषये संशयवान् विनश्यति तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थम् ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनम् संशयम् योगमातिष्ठोत्तिष्ठभारत तस्मात् पापिष्ठम् अज्ञानसम्भूतम् अज्ञानात् अविवेकात् जातम् हृत्स्थम् हृदि बुद्धौ स्थितम् ज्ञानासिना शोकमोहादिदोषहरम् सम्यग्दर्शनम् ज्ञानम् तदेव असिः खड्गः तेन ज्ञानासिना आत्मनः स्वस्य आत्मविषयत्वात् संशयस्य न हि परस्य संशयः परेण छेत्तव्यताम् प्राप्तो येन स्वस्य इति विशिष्यते అత ఆత్మవిషయः अपि स्वस्य एव भवति छित्त्वा एनम् संशयम् स्वविनाशहेतुभूतम् योगम् सम्यग्दर्शनोपायकर्मानुष्ठानम् ఆతిష్ట కురు ఇత్యర్థః ఉత్తిష్ట ఇదానీం యుద్ధాయ భారత ఇతి इति श्री श्रीमहाभारते शतसाहस्र्याम् संहितायाम् वैयासिक्याम् भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यः श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये ब्रह्मयज्ञप्रशंसा नाम चतुर्थोऽध्यायः